بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى مۇخبىرىمىز جەۋلان تەييارلىدى.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىنىڭ ساياھەتچىلىكىنى راۋاجلاندۇرۇشقا مەبلەغ سېلىش ئارقىلىق بۇ رايوننىڭ مەدەنىيىتىنى تامامەن كونترول قىلىشقا ئۇرۇنماقتا ئىكەن بەشىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى خىتاي ھۆججەتلىرى تورىدا ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدە ئېيتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى يىغىۋېلىش لاگېرلىرىنى ئەڭ كۆپ قۇرغان كېرىيە ناھىيىسىدە مەدەنىيەت ساياھەت باغچىسى قۇرغان بولۇپ بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا خىتاي ساياھەتچىلىرىگە ئېچىۋېتىلگەن قۇربان تۇلۇمنىڭ نامى بىلەن ئاتالغان بۇ باغچىدا خوتەننىڭ يەرلىك دورا دەرمەكلىرى ۋە ھەر خىل نانلار سېتىلىدىكەن يەرلىك ھۆكۈمەت يەنە قىرغىزىستان بىلەن چېگرالىنىدىغان ئۇچتۇرپان ناھىيەسىدە قار تېيىلىش مەيدانى ياساپ ياز پەسلىدىمۇ ساياھەت قىلغىلى بولىدىغان ئەسلىھەلەرنى قۇرغان ئالتاي ۋىلايىتىنىڭ بۇرۇلتوقاي ناھىيەسىدە يەرلىك ھۆكۈمەت بېرىش كېلىش ئارىلىقى توققۇز مىڭ كىلومېتىر يىراقلىقتىكى خېليۇڭجياڭدىن كېلىدىغان ساياھەتچىلەرنى تۆمۈر يول بىلەن بۇ ناھىيەنىڭ ساياھەت نۇقتىلىرىغا ئېلىپ كەلمەكچى بولغان كورونا ۋىرۇس يامرىغان مەزگىلدە قۇرۇلغان كېڭەيتىلگەن ھەتتا ئىش باشلىغان بۇ ساياھەت نۇقتىلىرىنىڭ ھەممىسى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدا كۆپلەپ راۋاجلاندۇرغان ساياھەت نۇقتىلىرى بولۇپ ئۆتكەن يىل تەكلىماكاننى چۆرىدەپ ياسالغان ئىككى مىڭ يەتتە يۈز كىلومېتىرلىق تۆمۈر يول يەرلىك ئىقتىسادنىڭ گۈللىنىشى ۋە ساياھەتچىلىكنىڭ راۋاجلىنىشى ئۈچۈن قۇرۇلغان پروفېسسور رەيچېل خاررىسنىڭ بۇ ماقالىدە بېرىلگەن سۆزى بويىچە ئېيتقاندا شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش ۋە ساياھەتچىلىكنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇش يەرلىك مەدەنىيەتنى پۈچەكلەشتۈرىدۇ يەرلىك مەدەنىيەت ساياھەتچىلەرنىڭ ئىستېمال بۇيۇملىرىغا ئايلىنىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ناخشا ئۇسسۇلنى تەشۋىق قىلىدۇ ئەمما ئۇيغۇر تىل ئەدەبىياتىنى چەكلەيدۇ ئەڭ مەسخىرىلىك يېرى شۇكى بۇ ساياھەتچىلىك ئۇيغۇرلار ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان زوراۋانلىق داۋاملىشىۋاتقان چاغدا ئېلىپ بېرىلماقتا.
ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقى بۇ ئايدا ئۆتكۈزگەن يىغىندا خىتاينىڭ غەيرىي تىجارىي قىلمىشلىرىغا قارشى تەڭ ھەرىكەتلىنىپ، خىتايغا يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ۋە باشقا تاۋارلارنى ئېكسپورت قىلىشنى بىرلىكتە كونترول قىلىشقا ۋەدىلەشكەن. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئون ئۈچىنچى ماي كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، بۇ يىغىندا ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقى تۈزۈشكەن باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن، ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاينىڭ غەيرىي تىجارىي قىلمىشى ۋە باشقىلارنى ئىقتىسادىي جەھەتتىن مەجبۇرلاش مەسىلىسىنى ھەل قىلىدۇ ھەمدە قەرەللىك سۆھبەت ئېلىپ بېرىپ، ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا شىركەتلىرىنىڭ چەت ئەلگە مەبلەغ سېلىشقا ئائىت سودا ئۇچۇرلىرى ۋە تېخنىكا بىلىملىرىنىڭ خىتايدەك ئىستراتېگىيەلىك رەقىبنىڭ قولىغا چۈشۈپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقى ھەربىي ئىشلارغا كېرەكلىك مەھسۇلاتلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان سەزگۈر ماللار ۋە يېرىم ئۆتكۈزگۈچ مەھسۇلاتلىرىنى خىتايغا ئېكسپورت قىلىشتا ئۆزئارا ماسلىشىپ يەتتە ئۆلچەپ بىر كېسىدۇ. باشقا دۆلەتلەرنىڭ، جۈملىدىن خىتاينىڭ ئۇچۇر كونترول قىلىشىغا، ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش ھەققىدە روسىيەنىڭ ناغمىسىنى چېلىشىغا بىرلىكتە زەربە بېرىدۇ. ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقى يەنە يەتتە دۆلەت گۇرۇھى بىلەن ھەمكارلىشىپ ماس قەدەمدە ھەرىكەت قوللىنىپ، ئىقتىسادىي مەجبۇرلاش قىلمىشلىرىغا، مەسىلەن، خىتاينىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقى ئەزاسى بولغان لىتۋىيەگە سودا چەكلىمىسى قويۇشىغا بىرلىكتە تاقابىل تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ياۋروپا ئىتتىپاقى باش شتابىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا نۆۋەتتە خىتاينى بەزى ساھەلەردە شېرىك دۆلەت بولسىمۇ، ئىقتىسادىي رىقابەتچى ۋە ئىستراتېگىيەلىك رەقىب دەپ قارايدىكەن.
خەلقئارانىڭ دىققەت نەزىرىدە بولۇۋاتقان جۈملىدىن ئۇيغۇرلارمۇ كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان تۈركىيە پىرېزىدېنتلىق سايلىمى ئون تۆتىنچى ماي كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن بولسىمۇ ئېنىق نەتىجە چىقمىدى جۇمھۇرىيەت ئىتتىپاقى نامزاتى بولغان رەجەپ تايىپ ئەردوغان ئەللىك پىرسەنتتىن يۇقىرى ئاۋازغا ئېرىشەلمىدى مىللەت ئىتتىپاقى نامزاتى بولغان كامال قىلىچدار ئوغلى قىرىق بەش پىرسەنت ئاۋازغا ئېرىشكەن بولسىمۇ بىرىنچى مەرتەمدە ئەردوغاننى يېڭىپ چىقىش ئارزۇسىغا يېتەلمىدى بەشىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى ئوتتۇرا شەرقنىڭ مۇستەقىل خەۋەر ۋە ئانالىز تورى بولغان نازارەتچى تورىدا ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدە بۇ قېتىم قىرىق توققۇز پۈتۈن يۈزدە قىرىق پىرسەنت ئاۋازغا ئېرىشكەن ئەردوغاننىڭ ئاسان يەڭگىلى بولمايدىغان سىياسىي رەقىب ئىكەنلىكى ۋە ئىككى ھەپتىدىن كېيىنكى سايلامدا قىلىچدار ئوغلىنى يېڭىش ئېھتىمالىنىڭ يۇقىرى ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن مەزكۇر تور بېتىدە ئون ئۈچىنچى ماي كۈنى ئېلان قىلىنغان يەنە بىر ماقالىدە رەجەپ تايىپ ئەردوغاننىڭ خىتاي بىلەن يېقىن مۇناسىۋەت قۇرغانلىقى شۇڭا تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە ئىزچىل ئارىسالدى مەيداندا بولۇپ كەلگەنلىكى ئۆكتىچى پارتىيەلەر بىرلىكى نامزاتى قىلىچدارئوغلىنىڭ بۇنى تەنقىدلىگەنلىكى ئەگەر بۇ سايلامدا ئۇتۇپ قالسا خىتايغا شەرت قويىدىغانلىقى ئۇيغۇرلارنى ئۆز تەقدىرىگە تاشلاپ قويمايدىغانلىقى ھەققىدە تەھلىللەر بېرىلگەن ئىدى مەلۇماتلارغا قارىغاندا ئىككىنچى مەرتەملىك سايلام بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ بىرىنچى مەرتەمدە بەش پىرسەنتلىك ئاۋاز بىلەن شاللىنىپ كەتكەن ئۈچىنچى نامزات سىنان ئوغان ئۇنىڭغا قاتنىشالمايدىكەن پەقەت ئىككى نامزات رەجەپ تايىپ ئەردوغان بىلەن كامال قىلىچدار ئوغلى رىقابەتكە چۈشىدىكەن كىم ئەللىك پىرسەنتتىن يۇقىرى ئاۋازغا ئېرىشەلىسە، شۇ غەلىبە قىلىدىكەن. چېخ پىرېزىدېنتى پېتېر پاۋېل بەشىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، ياۋروپا ۋە باشقا دېموكراتىك دۆلەتلەر خىتاي بىلەن مۇئامىلە قىلغاندا ئەمەلىي بولۇشى ھەمدە بىر مەيداندا تۇرۇشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن. چۈنكى ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى ئەڭ چوڭ دۆلەتمۇ خىتاي بىلەن يالغۇز ۋە مۇستەقىل رىقابەتلىشەلمەيدىكەن. پېتېر پاۋېل مۇنداق دېگەن. خىتاينىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشى مەزگىلىدىكى ھەرىكىتى ئۇنىڭ بۇ ئۇرۇشتا يېڭى ۋەزىيەت بەرپا قىلىدىغان دۆلەت ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىدۇ. خىتاي روسىيەنى ھۇجۇمچى دۆلەت دەپ ئاتاشنى ياكى ئۇكرائىنادىن ئەسكەر چېكىندۈرۈشكە چاقىرىشنى رەت قىلدى. خىتاينىڭ بىز كۆرۈۋاتقان ئىستراتېگىيىلىك نىشانى بىز بىلەن زادىلا سىغىشمايدۇ. خىتاي جەمئىيىتى شەكىللەندۈرگەن ۋە تايىنىدىغان قىممەت قارىشى ھەرگىز بىزنىڭ قىممەت قارىشىمىز بولالمايدۇ. پېتېر پاولنىڭ قارىشىچە، ياۋروپا ئەگەر خىتاي بىلەن تەڭپۇڭ مۇناسىۋەتنى ساقلىماقچى بولسا، ياۋروپا دۆلەتلىرى بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىشى كېرەك. ياۋروپا ئىتتىپاقى ياكى ياۋروپانىڭ ئىچىدىكى دۆلەتلەرلا ئەمەس، پۈتۈن دۇنيادىكى دېموكراتىك دۆلەتلەر ئورتاق ھەرىكەت قىلىشى كېرەك. ياۋروپا ئىتتىپاقى ئامېرىكا بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى ساقلاش بىلەن بىرگە، بۇ ئىتتىپاققا ئەزا يىگىرمە يەتتە دۆلەتنىڭ خىتايغا بولغان پوزىتسىيەسىنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇشقا تىرىشىپ كەلمەكتە ئىكەن.
ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شېڭرۇي بەشىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى ئون تۆتىنچى كۈنلىرى قەشقەر بىلەن قىزىلسۇدا خىزمەت تەكشۈرگەن ئۇنىڭ بۇ قېتىم ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىك ۋە مەدەنىيەت روھى ئۈستۈن بولغان قەشقەردە مەخسۇس تەكشۈرۈشتە بولۇپ قايتىدىن تېررورلۇققا زەربە بېرىشنى تەكىتلىشى دىققەت قوزغىدى تەڭرىتاغ تورى شىنجاڭ گېزىتى تورىنىڭ ئون تۆتىنچى ماي كۈنىدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا ماشىڭرۈي بۇ جايلاردىكى ئىدىيە مائارىپى كارخانىلار چېگرا ئېغىزى يېزا ئاساسىي قاتلام خىزمەتلىرىنى كۆزدىن كەچۈرگەندە يەنىلا جەمئىيەت مۇقىملىقىنى ساقلاپ ئىقتىسادنى يۇقىرى سەۋىيىدە تەرەققىي قىلدۇرۇش خىزمىتىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى تەلەپ قىلغان ماشىڭرۇي يەرلىك كادىرلارغا قىلغان سۆزىدە جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ شاھماتنىڭ كۆزىدەك مۇھىم ئەھمىيىتىنى تونۇش جەمئىيەت مۇقىملىقىنى ساقلاشتا چىڭ تۇرۇش ئاتالمىش تېررورلۇققا زەربە بېرىپ مۇقىملىقنى ساقلاشنى قانۇنلاشتۇرۇش ۋە دائىملاشتۇرۇشنى داۋاملىق كۈچەيتىش دېگەنلەرنى قايتا تەكىتلىگەن

ماشىڭرۇي يەنە جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق ئېڭىنى كۈچەيتىش شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش خىزمىتىنى جانلىق ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىش ھەر قايسى مىللەتلەرنى مەدەنىيەت ئىقتىساد جەمئىيەت پسىخىكا جەھەتلەردە يېتەكلەپ ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىش ئېڭىنى تىكلەش قاتارلىقلارنى تەشەببۇس قىلغان ئامېرىكىدىكى تۇڭگان ئانالىزچى ماجۈي ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزغا بەرگەن زىيارىتىدە ماشىڭرۇينىڭ جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق ئېڭىنى كۈچەيتىش دېگەنلىرىنىڭ ماھىيەتتە باشقا مىللەتلەرنى ئۆزگەرتىش ۋە ئاسسىمىلياسىيە قىلىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ خىتاي كومپارتىيىسى شۇنى بىلىدۇكى ئوخشاش مىللەت ئوخشاش ئىدىيىدىكى پۇقرالارغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش ئاسان جۇڭخۇا مىللەتلىرى دېگەنلىرىنىڭ ھەممىسى قۇرۇق گەپ

بۈگۈنكى مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. مارالبېشى ۋە دۆربىلجىندىكى لاگېردىن ئىككى تۇتقۇننىڭ كۆزى كۆرمەس بولۇپ قېلىپ قويۇپ بېرىلگەنلىكى ھەققىدىكى خەۋىرىمىز بېرىلگەندىن كېيىن، گوللاندىيەدە ياشاۋاتقان لاگېر شاھىتى قەلبىنۇر سىدىق، بۇلارنىڭ تاسادىپىي بىر ھادىسە ئەمەسلىكىنى، چۈنكى لاگېرلاردا كۆزگە زىيانلىق شارائىت ۋە مەشغۇلاتلارنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى بايان قىلدى. ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان تېببىي مۇتەخەسسىس جۈرئەت ئوبۇل لاگېر تۇتقۇنلىرىدىكى كۆز زەخمىسىنىڭ يورۇقلۇقتىن مەھرۇم قالدۇرۇلۇشتىن باشقا يەنە زەھەرلىنىش ۋە قىيىن قىستاق قاتارلىق كۆپ خىل سەۋەبلەردىن بولۇش مۇمكىنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. تۆەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. گوللاندىيەدە ياشاۋاتقان لاگېر شاھىتى قەلبىنۇر سىدىقنىڭ ئىنكاس قىلىشىچە، لاگېرلاردىكى ياتاق دېرىزىلىرىنىڭ ھەممىسى ۋە ئاتالمىش دەرسخانا دېرىزىلىرىنىڭ يەتمىش پىرسەنتى پاياتلىۋېتىلگەن بولۇپ، تۇتقۇنلار ئايلاپ ۋە يىللاپ يورۇقلۇقتىن مەھرۇم ياشاشقا مەجبۇر ئىكەن. ھەر قايسى كامېرىلارنىڭ ئىچى، مەسىلەن، ئاشۇ پۈتۈن دېرىزىلەرنىڭ ھەممىسى قەلەي بىلەن پاياتلىۋېتىلگەن. قاراڭغۇ كامېرىدا تۇرىدۇ. ئەنىڭدىكى ئاتالمىش سىنىپلارنىڭ دېرىزىلىرىمۇ يەتمىش پىرسەن قەلەي بىلەن پاياتلىۋېتىلگەن. سۇس چىراغلار بار. مەنمۇ ئاشۇ كىتابنى، كىتابقا قاراپ سۆزلەرنى دوسكىلارغا يازغان ۋاقىتلىرىمدا ناھايىتى تەستە، ئاران كۆرۈپ يازاتتىم.
دەرسخانىدىكى كىچىككىنە يورۇقلۇقتىن پايدىلىنىش ۋە قاراڭغۇ كامېردىن ئازراق بولسىمۇ ئۇزاق تۇرۇش ئۈچۈن بەزى ئوقۇغۇچىلار ئۇنىڭدىن دەرسنى ئۇزارتىپ ئۆتۈپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان چاغلىرىمۇ بولغان ئىكەن دېمەك ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ تۇتقۇنلارمۇ مەسىلەن بىز دەرس تۈگىدى قايتىڭلار دەرستىن چۈشەيلى دېگەن ۋاقتىمدا نۇرغۇنلىرى يەنە ئازراق ئۆتۈپ بەرسىڭىز بوپتىكەن مۇئەللىم تەكرار قىلىپ بەرسىڭىز بوپتىكەن دەپ تۇرۇۋالاتتى چۈنكى كامېرنىڭ ئىچى قاراڭغۇ بولغاچقا، بۇلار ئاشۇ ئازراق، سىنىپتىكى شۇ ئازراق يورۇقتىن بەھرىمەن بولۇش ئۈچۈن تەلەپ قىلاتتى. بەزىدە ساقچىلار ئۇنىڭغا يول قويمايتتى، بەزىدە مەن يەنە شۇ ئون مىنۇت، ئون بەش مىنۇت ئۇزارتىپ، تەكرار ئېلىپ باراتتىم. ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان تېببىي مۇتەخەسسىس جۈرئەت ئوبۇلنىڭ چۈشەندۈرۈشىچە، ئۇزۇن مەزگىل قاراڭغۇلۇقتا ياتقان تۇتقۇنلار بىردىنلا يورۇقلۇققا ئېلىپ چىقىلغاندا كۆز نېرۋا تومۇرلىرى زەخىملىنىش، ۋە كۆيۈپ كېتىش ئەھۋالى كۆرۈلىدىكەن قاراڭغۇدا ئۇزۇن مەزگىل تۇرغۇزغاندىن كېيىن بۇ ئادەمنى تۇيۇقسىز قاتتىق يورۇق يەرگە ئەچىقىپ سوراق قىلسا بۇنداق ئىشنى تەكرارلاۋەرسە تۇيۇقسىز چۈشكەن نۇر كۆرۈش پەردىسىنى زەخمىگە ئۇچرىتىدۇ كۆيدۈرۈۋېتىدۇ بۇنداق مىساللار تارىختىن بولغان ئۇزۇن يىل ئۆڭكۈردە قاراڭغۇ يەردە تۇرغان ئادەم تۇيۇقسىز يورۇققا چىققاندا كۆرمەس بولۇپ قالىدىغان جۈرئەت ئوبۇل يەنە لاگېردىكى قىيىن قىستاق ۋە ناچار شارائىتلاردىن باشقا تۇتقۇنلارغا بېرىلىۋاتقان نامەلۇم دورىلارنىڭمۇ كۆزنى زەھەرلەپ قويۇش ئېھتىماللىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى بەلكىم شۇ يەردىكى تاياق زەربىسى ئاساس بولۇشى مۇمكىن ۋە ياكى بۇلار مەلۇم خىل دورىنى سىناق قىلىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن چۈنكى لاگېرغا كىرگەنلەرنىڭكى ياشى ئادەتتىكى سالامەتلىك ئەھۋالىدىن قارىغاندا ئالاھىدە بىر ئەھۋال بولمىسا تۇيۇقسىز كۆرەلمەيدىغان بولۇپ قالمايدۇ تاماقتىن زەھەرلىنىشنىڭ تامامەن مۇمكىنچىلىكىنى تىلغا ئالغان قەلبىنۇر خانىم ئۆزىنىڭ بىر قېتىم لاگېر ئاشخانىسىدا سۇ ئىچىشكە تەمشەلگەندە ئاشپەزلەر تەرىپىدىن سىرلىق ھالدا ئاگاھلاندۇرۇلغانلىقىنى ئەسلەپ ئۆتتى ئۇنىڭدىن سىرت يەنە ھەر دۈشەنبە كۈنى بۇلارغا دەرس ئۆتۈلمەيتتى چۈنكى شۇ ۋاقىتلاردا بۇلار نامەلۇم دورا ئىچىدۇ، ھوكۇل ئۇرىدۇ ۋە بۇلاردىن قان ئالىدۇ. ھەم بۇلارنىڭ ئىچىۋاتقان سۈيىمۇ ئىنتايىن گۇمانلىق. چۈنكى مەن ئادەتتە بىز ئىشخانىنىڭ ئىچىدە قاينىغان سۇلارنى مۇشۇ ئىستاكانلارغا قۇيۇۋېلىپ شۇنى چۈشلۈك تاماق ۋاقتىدا ئاشۇنى ئىچەتتۇق. مەن بىر قېتىم شۇنداق ئالدىراپ بۇ قۇتامنىلا ئەپ چىقىپتىمەن چاي قۇيماي. شۇنىڭ بىلەن بۇ ئاشخانىدىكى ئاشۇ تەييارلانغان شۇ قايناق سۇنى قۇيماقچى بولغان ۋاقتىمدا ئاشۇ يەردە ئىشلەيدىغان ئىككى تۇڭگان ئايال بار ئاشپەز ئاشخانىدىن بىر تۇڭگان ئايال يۈگرەپ چىقىپ ۋوي مالىم سەن بۇنى ئىچسەڭ بولمايدۇ دەپ ماڭا شۇنداق تېزلام يۈگرەپ چىقىپ ناھايىتى جىددىيلەشكەن ھالدا ماڭا ئاشۇنداق دېدى شۇندا مەن نېمە ئۈچۈن بۇنى ئىچسەم بولمايدۇ ئىچىدىكىلەر مۇشۇ ئىچىدىغۇ دېسەم ياق سەن بۇنى ئىچمە توختا مەن ساڭا ئۆزىمىز قايناتقاننى قۇيۇپ بېرەي دەپ ئۆزى ئىچىدىن ئاشۇ ئاشخانىسى ئىچىدىن ھېلىقى توكلۇق چۆگۈندە قاينىغاننى ئەچىقىپ سۇنى ماڭا قۇيۇپ بەرگەنتى مۇشۇ ئىستاكانىمغا. ئەنىڭدىن كېيىن مەن بۇنى ناھايىتى گۇمانلانغان ھالدا كەپ ئۆزەمنىڭ ئۈستىلىمدە ئوتتادىم، تاماق يەيدىغان ئۈستەلدە ئولتۇرۇپ يەنە ئولتۇرۇپ چاينى ئەمدى ئىچەي دېسەم، ئاشپەز ئەر خىتاي، ئۇ ئەنىڭدىن كېيىن چاقادى مېنى، مۇئەللىم سەن مېيە كەل دەپ، ھە دەپ كەلسەم، سەن نەدىكى چاينى ئىچىۋاتىسەن ھازىر؟ دېدى، دېگەنتى ماڭا ئىچىدىن ئايال قۇيۇپ بەردى دېسەم، ھە بوپتۇ دەپ. دېمەك، مەن شۇنىڭدىن گۇمان قىلىپ، ھەر كۈنى دىققەت قىلاتتىم. ئالتە ئاي جەريانىدا شۇ ئەرلەر كامېرىسىدىكى ئاشۇ ئاشخانىدىكى شۇ قايناق سۇ قۇيىدىغان شۇ قاچا يوغان ھېلىقى داستەك شۇنىڭ ئىچىدىكى سۇ يا چايقىۋېتىلمىگەن، ئۈست ئۈستىلەپ قۇيۇلاتتى، ئۇنىڭ ئۆيدە مېنىڭچە ئاچچىق دورا بار دەپ شۇنىڭدىن گۇمان قىلىمەن. دېيىلىشىچە قەلبىنۇر خانىم توك قالپاق، توك ئورۇندۇق ۋە توك كالتەك قاتارلىق تۆت خىل قىيىن قىستاق ئەسۋابىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن.
مەن شۇ ئەرلەر كامېرىسىدا تۆت خىل قىيناش ئۇسۇلىنى شۇ يەركى گۇندىپاي باشلىقىدىن ئاڭلىغان ھەم شۇ ئەسۋابلارنى كۆزىتىش ئۆيىدە كۆگەنتىم. دېمەك، بۇ كۆزلەر كۆرمەس بولۇپ قېلىش، ئېغىر زەخىملىنىش مۇشۇ قىيناشلاردىن، مۇشۇ سوراق جەريانىدىكى ھەر خىل زەربىلەردىنمۇ بولىدۇ. ۋە دەسلەپتە كۆزى زەخمىلىنىپ، كېيىن پارالىچ بولۇپ قالغان ئوسمان ۋە نۇرئەلىدىن ئىبارەت ئىككى تۇتقۇننىڭ ئۆلۈمىگە شاھىت بولغان. ۋە ئەمدى سىز دېگەن شۇ كۆزدىن چاتاق چىقىپ كۆز زەخمىلىنىپ كەينىدىن پالەچ بوپ قېلىپ تۈگەپ كەتتى دېگەن تۇتقۇنلاردىن كىملەرنى ئەسلىيەلەيسىز كىملەرنىڭ ئىسمىنى دەپ بېرەلەيسىز. مېنىڭ شۇ يەردىكى ھېلىقى دەرسكە بەك قىزىقىدىغان بىر ئادەمنىڭكى ئىسمى ئېسىمدە قاپتىكەن ئوسمان دەپ بۇ ئوسمان دېگەن ئادەم ئۈرۈمچى شەھەر شىسەن يولى دەپ قويىدۇ شۇ يەرگە جايلاشقان بىر ئالتۇن ئەجدىرھا نامىدىكى بىر چوڭ ھېلىقى مېۋە چىۋە، سەي كۆكتات، توپ پارچە سېتىش، ئاشۇنى كۆتۈرە ئاۋالغان بىر ئادەم ئىكەن، ھا ئۆزى ئاشانى بىر مىليونېر ئادەم ئىكەنتۇق ئۇ. ھا شۇ ئادەم ئېسىمدە بار. ئۇ ئادەم لېكىن مەن ئۈچىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى باردىم. بەشىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى كەلگەندە ئۇ ئادەم يوقاپ كەتتى دەڭا. يوقاپ كەتكەن ۋاقتىدا مەن لېكىن يەنە ئاشۇ يەردە بىر ئاھالىلەر كومىتېتىدىن ياردەمگە كەلگەن قىزلار بار ئۇ يەردە ئىشلەيدىغانچۇ. ئاشۇ قىزلاردىن شۇ ئادەم يوقاپ كەتتىغۇ دېسەم، ۋاي ئۇ ئادەم بىر كۈنى كەچ تۇيۇقسىز كېسىلى قوزغىلىپ قېلىپ دوختۇرخانىغا ئاپىرىش جەريانىدا ئۆلەپ كەتتى. ھەدەپ دېدى.
يەنە شۇ كۆزدىن چاتاق چىقىپ كۆزدىن مەسىلە كۆرۈلۈپ قويۇۋېتىلگەن ياكى يوقاپ كەتكەن كىملەر بىز. يەنە بىر بالا نۇرئېلىمۇ نۇرئەخمەتمۇ ئاشۇ ئازغاشتۇرۇپ قويدۇم. شۇ ئۇ بالا ئاشۇ سىنىپنىكى ئاشۇ ئاتالمىش سىنىپنىكى ئالدىنقى قاتارنىڭ ئاشۇ تام تەرەپنى سالغان ئۈچىنچى ئورۇندا ئولتۇرىدىغان بالىتى ئۇ بالا. ئۇ بالىمۇ دوختۇرخانىغا ئاپىرىش جەريانىدا ئۆلەپ كەتكەن. شۇ ئىككىسىنىڭ ئىسمى ناھايىتى ئېنىق ئېسىمدە. جۈرئەت ئوبۇل ئېغىر روھىي بېسىمنىڭمۇ كۆز نېرۋىلىرىنى كاردىن چىقىرىدىغانلىقىنى.
تەكىتلەيدۇ. كۆزنىڭ قارىغۇ قىلىشىنىڭكى ئەڭ ئاساسلىق سەۋەبى تاشقى زەربە زەخمە ئۇنىڭدىن كېيىن ئوزۇقلۇقنىڭ يېتىشمەسلىكى پسىخولوگىيىلىك روھى جەھەتتىكى ئامىللارمۇ بولۇشى كېرەك ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان لاگېر شاھىتى زۇمرەت داۋۇت كۆزنى كاردىن چىقىرىدىغان بىر قاتار سەۋەبلەر ئارىسىدا ھەقسىزلىققا بەرداشلىق بېرەلمىگەن بىر قىسىم تۇتقۇنلاردا كۆرۈلىدىغان كۆپ يىغلاشنىڭمۇ سەۋەب بولغان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى تىلغا ئالدى خۇددى راست ئاشۇنداق بوغان. ئاپتاپنى كۆرگەن ۋاقتىمىز ئاشتا كۆزىمىز ئاغرىيدىغان ئاشتا ئىشلار بوغان. بىر. يەنە بىرسىگە ناھەق ھېچ بىر چۈمۈلىگىمۇ ئازار بەرمىگەن ئىنسانلارنى ئاشنىڭ ئىچىگە سولاپ قويغان ۋاقتىدا ئادەم ئىچ ئىچىدىن ئازابلىنىپ باغۇ. تولا كۆز يېشى قىلىپ مۇشۇ كۆز يېشىدىن جىق بولۇشىدىنمۇ كۆز ئاجىزلايدىغان ئاشتا ئەھۋاللار بولىدۇ. مەسىلەن، ئاش مەن ياتقان ئاشۇ خاۋزىنىڭ ئىچىدە بىر ئايال ئاش توختىماي يىغلايدۇ. بىز لېكىن ئاش بىر ئايال بەك يىغلايتتى، بەك يىغلايتتى. ئاجايىپ يىغلايتتى. كۆزلىرى كۈندە ئاش ئىششىقلاپ يۈرەتتى. مەن ئاش تولا كۆز يېشى قىلغاندىن تولا كۆز يېشى قىلىپ مۇش.

ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى داۋام قىلىۋاتقىنىغا ئالتە يىلدىن ئاشقاندا ۋېرجىنىيە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى فىلىپ پوتېرنىڭ كەڭ قورساقلىق

ھەققىدىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرىنىڭ ئىككىنچى بۆلىكى ھۇزۇرۇڭلاردا بولىدۇ. ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى تاشقى دۇنياغا مەلۇم بولغاندىن بۇيان بۇ ھەقتىكى ئەيىبلەشلەرنىڭ دەسلەپكى قەدەمدە ئەمەلىي ھەرىكەتكە ئۆتكىنىگە خېلى بولدى. شۇ قاتاردا ئوتتۇرىغا چىققان ئامېرىكا ۋە باشقا غەرب ئەللىرىنىڭ خىتايغا قارىتا ئىقتىسادىي ئېمبارگو چارىلىرىنى ئىجرا قىلىشىنى بۇنىڭدىكى بىر مۇھىم مىسال دېيىش مۇمكىن. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ تېزدىن بۇنىڭغا ئىنكاس قايتۇرۇپ، ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار پەيدا قىلىۋاتقان تېررورلۇق ھەرىكەتلىرىنىڭ قۇربانى بولۇۋاتقانلىقىنى، بۇنىڭ ھەر قانداق ھۆكۈمەت قىلچىلىكمۇ كەڭ قورساقلىق قىلالمايدىغان قىلمىش ئىكەنلىكىنى پەش قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ بېشىدا ۋىرجىنىيە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى فىلىپ پاتېر ۋە ئايداخو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ياردەمچى پىروفېسسورى چېن ۋاڭنىڭ ئورتاق ئاپتورلۇقىدا يېزىلغان كەڭ قورساقلىق لىققا قىلچىمۇ ئورۇن يوق. خىتاينىڭ يېڭى يىپەك يولىدىكى زۇلۇملار ۋە سىياسىي زوراۋانلىق ناملىق ئەسەر كامبرىج ئۇنىۋېرسىتېتى نەشرىياتىدا نەشر قىلىنغاندىن كېيىن، بۇ ساھەدىكى بىر قىسىم يېڭى مەسىلىلەر كىتابخانلار ھۇزۇرىغا سۇنۇلدى. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدا ئىجرا قىلىۋاتقان باستۇرۇشلار داۋام قىلغىلى ئۇزۇن بولغان بولسىمۇ، ھەرقاچان بۇنى خىتايدىكى ئورتاق مەۋجۇتلۇقنىڭ بىر تەركىبىي قىسمى دەپ قاراپ باقمىغان. ئاپتورلار بايقىغان بىر نۇقتا شۇ بولغانكى، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ھەر قاچان رايون دائىرىسىنىڭ ئۆزىدىلا ئىس-بۇسىنى چىقارماسلىق شەكلىدە جىمىقتۇرۇپ كەلگەن. بۇ ھادىسىلەرنى خىتاي مىقياسىدا ھەممىلا ئادەم بىلىدىغان ئىجتىمائىي خەۋەرلەردىن بولۇشقا ھېچقانداق ئىمكان قالدۇرمىغان. بۇنىڭ بىلەن خىتايدا بىر تۈرلۈك ئومۇمىي ئاتموسفېرا، ئۇيغۇر دىيارىدا بولسا بۇنىڭدىن پۈتۈنلەي پەرقلىق بولغان يېپىق شەكىلدىكى يەنە بىر خىل ئىجتىمائىي ئاتموسفېرا داۋام قىلغان. بۇ خىلدىكى ئىككى خىتاي ئۇسلۇبىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى ساقچى دۆلىتى ۋە ئوبدانلا ئېچىۋېتىلگەن كۈنچىقىش تەرەپ ئۆز ئالدىغا مەۋجۇت بولۇۋەرگەن. ئاپتورلارنىڭ قارىشىچە ئۆتكەن نەچچە ئون يىللىق رېئاللىق ئۇيغۇر دىيارىدىكى ساقچى دۆلىتىدە ئىشنىڭ بېشى زورلۇق ھەرىكەتلىرىنىڭ ئەۋج ئېلىشىنى مەنبە قىلمىغان، ئەكسىچە زۇلۇمنىڭ ئېشىپ كېتىشى تۈپەيلىدىن ئالدى بىلەن نارازىلىق ئوتتۇرىغا چىققان. بۇ نارازىلىق پىكىرلىرىنىڭ بېسىلىشى قاتتىق قوللۇق بىلەن باستۇرۇش شەكلىدە ئەمەلگە ئاشقاندىن كېيىن بۇنىڭغا قارشى زورلۇق ھەرىكەتلىرى بارلىققا كەلگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى بولسا بۇ خىل زورلۇق ھەرىكەتلىرىگە قارشى تېزدىن بىخەتەرلىك چارىلىرىنى تۈزۈپ چىقىپ بىر قاتار قۇرۇلۇشلارنى باشلىغان. بۇ قۇرۇلۇشلار بولسا يېڭىچە شەكىلدىكى زۇلۇملارنى ۋۇجۇدقا چىقىرىپ باستۇرۇشنىڭ دەرىجىسىنى بارغانسېرى يۇقىرىلتىپ ماڭغان. بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىز جەريانىدا پروفېسسور فىلىپ پاتېر بۇ خىل ئايلانما شەكىلدىكى زۇلۇم ئەندىزىسى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ.
شۇنداق، شىنجاڭدا ھازىر زورلۇق ھەرىكەتلىرى كۆزگە چېلىقمايدۇ، دېسەكمۇ بولىدۇ. بۇ ئىشلارنىڭ بېشىنى سورىساق گەپ بەك ئۇزىراپ كېتىدۇ. يېقىنقى زاماندىكىنى ئالساق، سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى لىڭشىشقا باشلىغاندىن بۇيان، ئۇيغۇرلارنىڭ بىر قاتار خەلق ھەرىكەتلىرى، نامايىشلىرى ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىغان. بۇ ۋاقىتلار ئەمەلىيەتتە دەل ئۇيغۇر مىللەتچىلىكى يەنە بىر قېتىم باش كۆتۈرگەن مەزگىلگە توغرا كېلىدۇ. بۇنىڭ ئالدىدىكى يىللاردا بولسا ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىك قارىشىدا بىر قېتىملىق يېڭىلىنىش بولغان ھەمدە ئۇلارنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە ئوخشاش مۇستەقىل دۆلەت بولۇش ئارزۇسىغا زېمىن ھازىرلانغان. چۈنكى بۇ ئارزۇدا شىنجاڭمۇ باشقا كۆپلىگەن مۇستەقىل دۆلەتلەرگە ئوخشاش بىر مۇستەقىل دۆلەت بولالاتتى. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى دەل مۇشۇ ئارزۇ بىخ سۈرۈشكە باشلىغان ھامان بۇنىڭغا قارشى بىر قاتار باستۇرۇشلارنى ئىشقا سالدى. چۈنكى بۇ خىلدىكى مۇستەقىللىق ئارزۇسىنى خىتاي ھەرگىزمۇ قوبۇل قىلالمايتتى. شۇڭا بۇ باستۇرۇش بىر نەچچە يىلغا سوزۇلدى. بۇ ھال زورلۇق ھەرىكەتلىرىگە ۋە سىياسىي قاراشلارغا لازىملىق تۇپراق ئاساسەن تازىلاندى دەپ قارالغۇچە داۋام قىلدى. شۇنىڭدىن كېيىن سەل يۇمشىغاندەك بىر ۋەزىيەت بارلىققا كەلدى. ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلدىكى بېيجىڭ ئولىمپىك مۇسابىقىسى ئارقىلىق خىتاينىڭ خەلقئارادىكى ئورنى ئۆسكەن ۋاقىتلاردىن باشلاپ، ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي دۆلىتىدە داۋام قىلىۋاتقان باستۇرۇشلارغا بولغان نارازىلىقى يەنە بىر مەرتەم ئىپادىلىنىشكە باشلىدى. بۇنىڭ بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى يۇمشاپ قالغان تەدبىرلەرنى تېخىمۇ چىڭىتىپ ئوتتۇرىغا چىقاردى. بۇنىڭ يۇقىرى پەللىسى شى جىنپىڭ دەۋرىدە ئوتتۇرىغا چىقىپ، ھازىر بىز كۆرۈۋاتقان قاباھەت ھەممىگە مەلۇملۇق رېئاللىق بولۇپ قالدى. شۇڭا بۇ ھال بىر يۇمشاق، بىر چىڭىتىش، بىر كېلىش، بىر كېتىش شەكلىدە چەمبەرسىمان ئايلىنىپ تۇرۇۋاتىدۇ. سىياسىي ھەرىكەتلەرمۇ مۇشۇنىڭغا ماس ھالدا ئىجرا بولۇۋاتىدۇ.
ئۇيغۇر دىيارىدىكى رېئاللىققا ئومۇمىي جەھەتتىن قارىغاندا، ماۋزېدۇڭ دەۋرىدىن شى جىنپىڭ دەۋرىگىچە بولغان مەزگىلدە سىياسىي باستۇرۇش ۋە كونتروللۇق ئەنە شۇ خىل ئايلانما چەمبەر ئەندىزىسى بويىچە داۋام قىلىپ كەلگەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ھەر بىر چەمبەرنىڭ ئارىلىقىدا مۇئەييەن بىر تىنچلىق دەۋرى مەۋجۇت بولغان. ئەمما ھەر قېتىمقى چەمبەرنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى مەيلى كۆلەم ياكى دەرىجە جەھەتتىن ئالغاندا ئىلگىرىكى چەمبەردىن يۇقىرىلاپ ماڭغان. بۇنداق بىر ئومۇمىي مەنزىرىنى دىققەتتىن ساقىت قىلمىغان ھالدا، نۆۋەتتىكى رېئاللىقتىن كېيىن نېمىلەرنىڭ بولۇشى ھەققىدە سۆز بولغاندا، پروفېسسور فىلىپ پاتېر مۇنداق دەيدۇ. I think what comes next unfortunately is a calm period, right? So again, ئۇنداقتا ئەمدى نېمە ئىشلار بولىدۇ دەپ سورىسىڭىز، ئەپسۇسلۇق ئىچىدە تولىمۇ تىنچ بولغان بىر مەزگىل كېلىشى مۇمكىن دەپ جاۋاب بېرىشىم مۇمكىن. چۈنكى بۇ مەن قىلىدىغان ئىشلار ئەمەس. دەرۋەقە، بۇ ئىشلارنى ئىنچىكىلەپ تەتقىق قىلىۋاتقانلارنىڭ پىكرىگە ئاساسلانغاندا، شىنجاڭدىكى زۇلۇم ۋە باستۇرۇشلار ھازىر ئۆتكەن يىللاردىن سەل چۈشكەندەك كۆرۈنۈشتە زاھىر بولۇشقا باشلىغان. يەنە بىر ياقتىن ئالساق، بۇ ئىشلار ئەمەلىيەتتە خىتاي ئۈچۈنمۇ ئەرزانغا توختىمايدۇ. خىتاينىڭ خەلقئارادىكى ئابرۇيىغا، ئىقتىسادىي جەھەتلەردىكى ساھەلەرگە، يەنە كېلىپ شىنجاڭدىكى خىتاي پۇقرالىرىغا نۇرغۇن بېسىملارنى پەيدا قىلىدۇ. بولۇپمۇ شىنجاڭدىكى خىتاي پۇقرالىرىنى ھۆكۈمەت بۇ رايونغا يۆتكەپ چىققاندىن كېيىن ئۇلار بۇ جايدا يىلتىز تارتقان. ئۇلار بۇ جايدا بەكمۇ بەختلىك ياشاپ كەلگەن. شۇڭا ئۇلارنى بۇ جايدا داۋاملىق قالدۇرۇش ئۈچۈن بۇ خىتاي پۇقرالىرى داۋاملىق بېسىمدىن خالىي ۋە بەختلىك بولۇشى كېرەك. بۇنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭدىكى ۋەزىيەتنى قانداق كونترول قىلىۋاتىمىز، بۇ جايدا شىلتىڭ ئاتىدىغانلار، نامايىش قىلىدىغانلار ياكى مۇشۇنداق ئىشلارنى قىلماقچى بولۇۋاتقانلار يەنە چىقامدۇ دېگەنلەرنى ئويلىشىدۇ.
بۇ ئىشلارنى بولسا بىز يېقىن كەلگۈسىدە كۆرىمىز. مېنىڭچە، بىز ئۆتكەن تارىختىن بۇ ھەقتە يېتەرلىك ساۋاق ئالالىشىمىز مۇمكىن.

بۇنىڭدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئىقتىسادىي كوزىرنى كەڭ كۆلەمدە ئىشقا سېلىش بىلەن بىرگە، تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىدىن ئەڭ تولۇق پايدىلانغان. بولۇپمۇ خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى ئوتتۇرىغا چىققاندىن بۇيان، خىتاينىڭ خەلقئارادىكى ئوبرازى ئۇلار ئۈچۈن بەكمۇ مۇھىم ئورۇننى ئىگىلەشكە باشلىغان. بۇنىڭ بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى تېزدىن غايەت زور مەبلەغ سەرپ قىلىش بەدىلىگە ئاخبارات ساھەسىنى كۈچەيتكەن. بۇنىڭدىكى بىرىنچى قەدەم سۈپىتىدە ئۇلار خىتاي ئۆلكىلىرىدە ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدىكى بىر قاتار گۈزەل ھېكايىلەرنى بازارغا سالغان. ئۇيغۇرلارنىڭ زورلۇق ھەرىكەتلىرى ھەققىدە ھۆكۈمەتنىڭ خەلق مەنپەئەتىنى قوغداش ۋە ھىمايە قىلىش ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلىۋاتقانلىقى، كومپارتىيەنىڭ ئۇزۇن مەزگىللىك تىنچلىق ئىستراتېگىيەسى ئۈچۈن تېررورلۇق ۋە ئاشقۇنلۇققا قارشى قانداق جاپالىق ئىشلارنى ۋۇجۇدقا چىقارغانلىقى ھارماي-تالماي سۆزلەنگەن.
خىتاينىڭ بۇ جەھەتتە قىلىۋاتقانلىرىنى بىر تۈرلۈك غەلىبە دېيەلمەيمەن. چۈنكى خىتاي ئىزچىل ئاخباراتنى كونترول قىلىش بىلەن مەشغۇل بولۇپ كەلگەن. زالىم ھۆكۈمەتلەرنىڭ ھەممىسى دۇچ كېلىدىغان مۈشكۈلاتلارنىڭ بىرى ئۆزلىرى توغرىسىدا خەلق ئاممىسىنىڭ قانداق ئويلايدىغانلىقىنى بىلىشتۇر. چۈنكى كىشىلەرنىڭ قەلبىدىكىنى بىلىش ئۇنداق ئاسان ئەمەس. دەرۋەقە، خىتاي خەلقى شىنجاڭدا نېمىلەرنىڭ بولغانلىقىنى بىلىشنى خالايدۇ. خوڭكوڭدىكى ئىشلاردىمۇ شۇنداق بولدى. ئەمما ئۇلار تايىنىدىغان ئاخبارات مەنبەسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قولىدا. مەيلى شىنجاڭ بولسۇن ياكى خوڭكوڭ بولسۇن ئۇلاردىن بەكمۇ ئۇزاقتا. بۇنداق ئەھۋالدا ئۇلار تەبىئىي رەۋىشتە ھۆكۈمەت ئىزچىل بازارغا سېلىپ كەلگەن كومپارتىيە خەلق ئاممىسىغا باشپانا بولمىسا ئەل قائىدە تەشكىلاتى پەيدا قىلغاندەك پاجىئەلىك ئاقىۋەت سىلەرنىڭ بېشىڭلارغىمۇ كېلىدۇ چۈنكى بۇ تېررورچىلارنىڭ مەقسىدى دۆلىتىمىزنىڭ پاراۋانلىقى ۋە تىنچلىقىنى بۇزۇش دېگەندەك سۆزلەرگە ئىشىنىدۇ چۈنكى خەلق ئاممىسى ھەر قاچان بىرىنچى بولۇپ ئۆزلىرىنىڭ بىخەتەرلىكىنى ئويلىشىدۇ. بۇ خىلدىكى بىخەتەرلىكنى ۋەيران قىلغۇچى كۈچلەرنىڭ باستۇرۇلۇشى ئۇلارنىڭ نەزىرىدە تەبىئىي رەۋىشتە زۆرۈر بولغان تەدبىرلەر دەپ قارىلىدۇ. بولۇپمۇ بېيجىڭ، شاڭخەي، گۇاڭجۇ قاتارلىق جايلاردىكى ئۇيغۇر دېگەننى كۆرۈپ باقمىغان كىشىلەر تېخىمۇ شۇنداق بولىدۇ.

بۇنىڭ بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزى قىلىۋاتقان ئىشلارنىڭ يوللۇق ئىكەنلىكىنى تېررورلۇق ۋە ئاشقۇنلۇققا قارشى تۇرۇش نامى بىلەن ئاقلاشتىن باشقا يەنە ئىقتىسادىي جەھەتتىكى بېسىم بىلەنمۇ ناھايىتى ئوڭۇشلۇق داۋام قىلدۇرالىغان. خىتاي بىلەن بولىدىغان غايەت زور سوممىدىكى تاشقى سودا، خىتاي ھۆكۈمىتى سالماقچى بولغان غايەت زور سوممىلىق مەبلەغ، خىتاي ھۆكۈمىتىدىن كېلىدىغان غايەت زور تاشقى قەرز دېگەندەك كۆپ خىل مەبلەغ شەكلى ئاسىيا ۋە ئافرىقىدىكى نامرات دۆلەتلەرنىلا ئەمەس، ياۋروپادىكى كۆپلىگەن دېموكراتىك ئەللەرنىمۇ خىتاينىڭ سىزغان سىزىقى بويىچە ماڭىدىغان قىلىپ قويغان. شۇڭا فىلىپ پاتېرنىڭ قارىشىچە، ھازىر خىتاينى ئىقتىسادىي ئېمبارگو چارىلىرى بىلەن ئەمەس، ئەكسىچە ئۇنىڭ ئەجەللىك ئاجىزلىقى بولغان ساھەلەر بويىچە ئىسكەنجىگە ئېلىشلا ئۇلار قىلىۋاتقان زۇلۇملارنى توختىتىشقا قادىر بولالىشى مۇمكىن. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ. ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى شىنجاڭدىن چىقىۋاتقان پاختا ياكى باشقا مەھسۇلاتلارغا قارىتا تۈرلۈك جازا تەدبىرلىرىنى ئىشقا سېلىپ كەلدى. بولۇپمۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق تاۋارلارغا تېخىمۇ شۇنداق بولدى. بۇلارنىڭ ھەممىسى قىرغىنچىلىققا قارشى بارلىققا كەلگەن ئەڭ زور تىرىشچانلىق ھېسابلىنىدۇ. شۇنىڭغا ماس ھالدا بۇ جازا تەدبىرلىرى تېگىشلىك نەتىجىلەرنى بارلىققا كەلتۈردى. ئەمما مېنىڭ قارىشىمچە، بۇ خىل جازا تەدبىرلىرى ئىقتىسادىي جەھەتتىن خىتايغا مۇئەييەن دەرىجىدە زەربە بەرگەن بولسىمۇ، بۇ نەتىجىلەر خىتاينى قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى توختىتىپ قويىدىغان سەۋىيەدىن كۆپ يىراق. چۈنكى بۇلارنىڭ ھېچقايسىسى خىتاينىڭ ئەجەللىك ئاجىزلىقىغا زەربە بېرەلمەيدۇ. شۇنىڭدەك خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ نوپۇزى ۋە مەۋجۇتلۇقى ئۈچۈنمۇ سوئال بەلگىسى ھاسىل قىلالمايدۇ. خىتاينى توسىدىغان ۋاسىتە بۇ خىل ئىقتىسادىي جازا تەدبىرلىرىدىنمۇ كۈچلۈك بولغان خىتاينى پايپېتەك قىلىۋېتىدىغان چارىلەر بولۇشى كېرەك. خىتاي پارتىيە، ھۆكۈمەت ۋە ئارمىيە ساھەسىدە جۇغلىغان مەبلەغ بۇ خىل جازا تەدبىرلىرى پەيدا قىلغان زىيانلارنى ئوڭايلا تولدۇرۇپ كېتەلەيدۇ. ئەمما بۇ يەردە بۇ خىلدىكى جازا تەدبىرلىرىنى ئىجرا قىلىش خاتا بولغان دېمەكچى ئەمەسمەن. بۇ خىلدىكى جازا تەدبىرلىرى ھازىر بىز قىلالايدىغان ئىشلاردىن بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇلار داۋام قىلىشى كېرەك. ئەمما مۇشۇنىڭ بىلەنلا خىتاينى ھازىرقى سىياسىتىنى ئۆزگەرتىدۇ دەپ خام خىيال قىلىش بالىلارچە ھاماقەتلىكتىن باشقا نەرسە ئەمەس.

يېقىندا جون خوفمان ئىمزاسىدا ئېلان قىلىنغان خىتاي نېمىشقا ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ئۈچۈن ئوتتۇرا شەرقتىكى شېرىكلىرىنى تاپتى ناملىق ماقالىدە بۇ مەسىلىنىڭ گېئوسىياسىي سەۋەبلىرى ۋە ئىدېئولوگىيىلىك مۇناسىۋەتلىرى چوڭقۇر تەھلىل قىلىنغان. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئىسلام ئەللىرىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا پەرۋا قىلماسلىقى، مەسچىتلەرنىڭ چېقىلىپ قۇرئاننىڭ كۆيدۈرۈلۈشىنى ئىسلامنىڭ مەنىۋى كېسەللىك دەپ قارىلىپ چەكلىنىشى ياكى خىتايچىلاشتۇرۇلۇشىنى كۆرمەسكە سېلىشى تا ھازىرغىچە تەتقىقاتچىلار ۋە سىياسىي ئانالىزچىلار دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقان مەسىلە بولماقتا يېقىندا ئەرەب دۇنياسى ئۈچۈن دېموكراتىيە تورىدا جون خوفمان ئىمزاسىدا ئېلان قىلىنغان خىتاي نېمىشقا ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ئۈچۈن ئوتتۇرا شەرقتىكى شېرىكلىرىنى تاپتى ناملىق ماقالىدە بۇ مەسىلە ئەتراپلىق ۋە چوڭقۇر تەھلىل قىلىنغان ماقالىدە ئېيتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى مۇسۇلمانلار كۆپ سانلىق دۆلەتلەر بولۇپمۇ ئوتتۇرا شەرق دۆلەتلىرىدىن ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن كارى بولماسلىقنى تەلەپ قىلىپلا قالماي بەلكى بۇ جىنايەتنى يوللۇق ۋە توغرا دەپ ماختىشىنى قولغا كەلتۈرۈشكە ئۇرۇنۇپ كەلگەن نەتىجىدە بۇ دۆلەتلەرنىڭ كاتتىباشلىرى خىتايدىكى سودىسى خىتايدىن كىرگۈزىدىغان مەبلىغى ۋە نېفىت بازىرىدا خىتايدىن كېلىدىغان نەپكە تايىنىپ قالغانلىقى ئۈچۈن خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەرنى باستۇرۇشىغا سۈكۈت قىلىپلا قالماي بەلكى ئۇنى ئاشكارا ماختاشقا ۋە خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىشقا باشلىغان بولۇپمۇ سەئۇدى ئەرەبىستان ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى ۋە مىسىر قاتارلىق دۆلەتلەر خىتاينىڭ تەشۋىقاتىغا ئاشكارا ماسلاشقان ھەتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىغا بىۋاسىتە ياردەم بەرگەن بولۇپ خىتاينىڭ تەلىپىگە ئاساسەن بۇ دۆلەتتىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بەرگەن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى بۇ ئۈچ دۆلەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئوتتۇز يەتتە دۆلەت بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشى رەئىسىگە ئىمزالىق مەكتۇپ يوللاپ خىتاينىڭ قانداقتۇر خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىغا قوشقان تۆھپىسىنى ماختىغان خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭدىكى تېررورلۇق بۆلگۈنچىلىك ۋە ئەسەبىيلىككە زەربە بېرىپ قايتىدىن تىنچلىق ۋە خەۋپسىزلىك بەرپا قىلدى دېگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشى يىغىنىدا يۇقىرىقى دۆلەتلەردىن باشقا قاتار ئىندونېزىيە سۇدان ۋە پاكىستان قاتارلىق دۆلەتلەر غەرب ئەللىرى ئوتتۇرىغا قويغان شىنجاڭدا يۈز بېرىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىش قىلمىشلىرىنى مۇزاكىرە قىلىش تەكلىپىنى رەت قىلغان بۇ ماقالىنىڭ ئاپتورى ئوتتۇرا شەرق مەسىلىلىرى مۇتەخەسسىسى دوكتور جون خوفمان رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ

تۈركىيە بۇ مەسىلىدە بىر ئاز كۈچلۈك ئىپادە بىلدۈرگەن بولسىمۇ، يېقىنقى مەزگىلدە جىمىپ قالدى، چۈنكى تۈركىيەنىڭ خىتاي بىلەن بولغان ئىقتىسادىي ھەمكارلىقى بۇ بىر نەچچە يىلدا راۋاجلاندى. ئوتتۇرا شەرق ئەللىرىگە ۋە پاكىستانغا قارايدىغان بولساق، ئۇلار بارغانسېرى شەرققە، يەنى خىتايغا يېقىنلىشىۋاتىدۇ. خىتاي بىلەن شېرىكلىشىپ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش قىلمىشى كۆپىيىۋاتىدۇ، مەيلى ئەرەب ئەللىرى، مەيلى تۈركىيە ياكى ئىران بولسۇن بۇ جەھەتتە ئۇلار ئاساسەن ئوخشاش. ئامېرىكىنىڭ ئاقىللار مەركىزىدىن كاتو ئىنستىتۇتىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى مۇستافا ئاقيول رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ تۈركىيەنىڭ باشقا ئىسلام دۆلەتلىرىدىن بىر ئاز پەرقلىق ئىپادە بىلدۈرۈشىدە تۈركىيە خەلقىنىڭ تۈرتكىسى بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
Türk hükümeti son 1-2 yıldır Uygurların yaşadığı zulmü farkındayız. Çin'e bu konuda e, hassasiyetlerimizi iletiyoruz gibi bir şeyler söylemeye başladılar. Bu çok zayıf aslında ama.
Muşu bir iki yıldan beri Türkiye hükümeti Uygurlar uçuravatkan zulümünü bilimiz. Bununla karab turalmaydıqallığımızını Xitayga bildirimiz degende geplerini kıldı bu gap aciz ojiz bo'lsimu Müslüman musulmon bakan da sel yakşı. bu asasen Türkiye halkının bu ishga yaqindan diqqat qilishi soyasida bo'ldi Türkiye'deki millatchi ve dindar halk ko'pdan beri uyg'urlar uchrab kelayotgan zulmni biladi o'ktichi partiyalarmi bu masalani o'ttirg'a koydu.
İslami kamuoyu aslında uzun zamandır Uygurların yaşadığı zulmün farkındadır. Biraz itiraz sesleri yükseldi. Muhalefet partileri bunu gündeme getirdi.
بۇ يىل بىرىنچى ئاينىڭ بېشىدا سەئۇدى ئەرەبىستان مىسىر بەھرەين ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى قاتارلىق ئون تۆت دۆلەتتىن كەلگەن ئوتتۇز ئۆلىمادىن تەشكىللەنگەن ۋەكىللەر ئۆمىكى ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلغان بولۇپ بۇلارنى ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىدە قۇرۇلغان دۇنيا مۇسۇلمانلىرى كېڭىشى ئۇيۇشتۇرغان مەزكۇر كېڭەشنىڭ رەئىسى ئەلى راشىد ئەل نۇئەيمى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدا تېررورلۇققا زەربە بېرىش تىرىشچانلىقى ۋە خىتاي رەھبەرلىرىنىڭ بۇ رايوندىكى خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ئىرادىسى ماختاشقا لايىقتۇر دېگەن ماقالىدە بېرىلگەن يۇقىرىقى مىساللار مۇسۇلمان ئەللىرىنىڭ خىتاي بىلەن داۋاملىق يېقىن مۇناسىۋەتتە بولۇپ كەلگەنلىكىنى شۇڭا خىتاينىڭ ئۇ دۆلەتلەرنى بىر ياققا قايرىپ قويۇپ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇپ ئىسلامىيەتنى خالىغانچە دەپسەندە قىلىپ كەلگەنلىكىنى ياخشى يورۇتۇپ بەرگەن دوكتور جون خوفمان بۇ ماقالىسىدە

مەن بۇ ماقالەمدە تەكىتلىگىنىمدەك ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ خىتاي بىلەن ئورتاق نىشانى بار بۇ بولسىمۇ دىننى دۆلەت ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇش شۇڭا سەئۇدى ئەرەبىستان ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى مىسىر قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىرى ئىسلام دىنىنى بىر قوللۇق تۇتۇپ تۇرىدۇ خىتاي بولسا خىتاي كومپارتىيىسى ئىسلام دىنىنى ئۆزى بىر قوللۇق باشقۇرىدۇ ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇش دەل شۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر.
ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئوتتۇرا شەرق دۆلەتلىرىنىڭ سىياسىي ئىسلامنى ئېكسپورت قىلىشىدىن ھەمدە شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ چەت ئەلدىكى ئىسلام جامائىتى بىلەن دۆلەت ھالقىغان مۇناسىۋەت باغلىشىدىن ئەنسىرەيدۇ ئەمما خىتاي نۆۋىتى كەلگەندە ئۇيغۇرلارنى خەلقئارادىكى تېررورىزمغا باغلاپ خالىغانچە باستۇرىدۇ ھەتتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارىدۇ دوكتور جون خوفماننىڭ قارىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى سىياسىي ئىسلامغا رادىكاللىققا زەربە بېرىشنى باھانە قىلىپ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ۋە يوقىتىش پىلانىنى ئىجرا قىلماقتا

ئۇلارنىڭ ھەممىسى غەربلىكلەرنىڭ ئىسلامدىن قورقۇش ئىدىيەسىنى قورال ئورنىدا پايدىلاندى بىز تېررورلۇققا زەربە بېرىۋاتىمىز دېدى ئەمەلىيەتتە بولسا بارلىق ئۆكتىچىلەرنى باستۇردى.
ئاپتورنىڭ قارىشىچە ئىسلام دۆلەتلىرى خىتاينى بۈگۈنكى دۇنيادىكى بۈيۈك سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي كۈچ دەپ تونۇيدۇ ئىككىنچىدىن بۇ دۆلەتلەرنىڭ كۆپىنچىسى مۇستەبىت ھاكىمىيەت بولۇپ ماھىيەتتە خىتاي ھاكىمىيىتى بىلەن ئوخشاش ئۈچىنچىدىن بۇ دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمرانلىرى ئەرەب باھارىدىكى داۋالغۇشتىن دېموكراتىيىدىن چۆچۈگەن بولۇپ دېموكراتىيە بىلەن ئەركىنلىكنى ئامېرىكا ۋە غەرب ئەللىرىنىڭ مەھسۇلاتى دەپ قارايدۇ ۋە ئۇلارغا ئۆچمەنلىك قىلىدۇ تۆتىنچىدىن ئۇلار خىتاينى كەلگۈسىدە ئامېرىكا ۋە غەرب دۇنياسىغا قارشى كۈچ تەڭپۇڭلۇقى شەكىللەندۈرەلەيدىغان ھەتتا ئامېرىكىدىن ئېشىپ كېتىدىغان غەرب كۈچلىرىنىڭ بېسىمىغا قارشى مۇسۇلمانلار دۇنياسىنى ھىمايە قىلالايدىغان دۆلەت دەپ قارايدۇ مۇستافا ئاقيول ئەپەندى مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى تەرك ئېتىشىدىكى بىر قانچە سەۋەبنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى

ئەمما بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى قۇربان قىلىشى ناھايىتى رەزىل بىر ئىش. ئىككىنچىدىن، ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ ھۆكۈمدارلىرىنىڭ كۆپىنچىسى مۇستەبىت. ئۇلار خىتاي دۆلىتىنى ئىقتىسادىي ئۆرنەك سۈپىتىدە ئەمەس، سىياسىي ئۆرنەك سۈپىتىدە كۆرىدۇ. ئۈچىنچىدىن، خىتاي ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئىچكى ئىشىمىز دەپ تۇرۇۋالىدۇ. ئىسلام دۆلەتلىرىگە بۇ گەپ بەك ياقىدۇ. چۈنكى ئۇلارمۇ ئۆكتىچىلىرى ۋە ئاز سانلىق خەلقىنى باستۇرغاندا ئۇنى ئىچكى ئىشىمىز دەيدۇ. تۆتىنچىدىن مۇسۇلمانلار دۇنياسىدا غەرب دۈشمەنلىكى بار. پەلەستىن ئىسرائىلىيە مەسىلىسى بار. مۇسۇلمانلارنىڭ غەرب دۇنياسىغا بولغان نەپرىتى قارىغۇلارچە نەپرەت دەرىجىسىگە يەتكەنكى بارلىق يامانلىق غەربتىن كېلىدۇ. غەربكە قارشى تۇرغۇچىلار ياخشى دېگەن يەرگىچە كەلگەن. ئىسرائىلىيە پەلەستىنگە بومبا ئاتسا قوزغىلىپ كېتىدىغان مۇسۇلمانلار خىتاي ئۇيغۇرلارغا ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىر زۇلۇم سالسا كارى يوق ئۇلارنىڭ دەردى ئامېرىكا غەرب ئىسرائىلىيە ۋەھاكازالار ھەتتا خىتاي بىلەن روسىيەنى غەربكە قارشى تۇرۇشتىكى ئەۋزەل كۈچ سۈپىتىدە كۆرىدۇ. ھالبۇكى مۇسۇلمانلار زۇلۇم نەدە بولسا شۇ يەردە زالىمغا قارشى چىقىشى كېرەك بۇ زۇلۇم غەرب كۈچلىرى تەرىپىدىنمۇ شەرق كۈچلىرى تەرىپىدىنمۇ كېلىشى مۇمكىن شۇئان دۇنيادا ئەڭ چوڭ ئىسلام قورقۇنچى بار دۆلەت خىتاي بىراق مۇسۇلمانلار داۋاملىق ھالدا غەرب دۇنياسىدا ئىسلام قورقۇنچى بار دەپ سۆزلەش يىغىن ئېچىش ۋە لەنەت ياغدۇرۇش بىلەن ئاۋارە.
شۇئان دۇنيادىكى ئەن ئىسلاموفوبىك رېژىم چىن. Ee, ama Müslümanlar batıda İslamofobi var diye sürekli paneller yapıyorlar, konferanslar, e, lanetler yağdırıyorlar.
O yine Türkiye'nin bu katımlık sayılımından keyin Türkiye'nin Uygurlar meselesindeki pozisiyasida zo'r özgürlük o'zgarish bo'ladiganligini eskartib Mundak dedi. Bence eğer Türkiye'de iktidar değişikliği olursa, Millet İttifakı iktidara gelirse, Türkiye'nin Uygurlar konusundaki...
مەنچە ئەگەر تۈركىيەدە ھاكىمىيەت ئالماشسا، مىللەت ئىتتىپاقى ھۆكۈمەتنىڭ بېشىغا كەلسە، تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدىكى پوزىتسىيەسى ئوڭشىلىدۇ. خىتايغا قارشى تېخىمۇ كۈچلۈك ئاۋاز چىقىرىدۇ. چۈنكى ھۆكۈمەت بېشىغا كېلىدىغان پارتىيەلەر ئىچىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئەڭ كۆپ ئوتتۇرىغا قويغان ئىيى پارتىيەسى بار. ئەخمەت داۋۇتئوغلۇنىڭ كېلەچەك پارتىيەسى بار. ئۇنىڭدىن باشقا تۈركىيە ئەردوغان پەيدا قىلغان غەرب دۈشمەنلىكىدىن بىر ئاز يىراقلىشىدۇ. خىتايدىن ئۆگىنىش، خىتايغا تايىنىش ئېڭىدىن قۇتۇلىدۇ. تۈركىيەدە ھۆكۈمەت راستتىنلا ئالمىشامدۇ، ئالماشمامدۇ ئۇقمايمىز. ئەگەر ئالمىشىپ قالسا، تۈركىيەگە بۇ جەھەتتىن ئىجابىي تەسىرى بولىدۇ دەپ ئويلايمەن.

تۈركىيەدە يىگىرمە سەككىزىنچى ماي كۈنى ئىككىنچى قېتىملىق پىرېزىدېنت سايلىمى ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقى ئېلان قىلىندى. مەلۇم بولۇشىچە، ئون تۆتىنچى ماي كۈنى تۈركىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن پىرېزىدېنت سايلىمىدا ھېچقانداق نامزات ئومۇمىي ئاۋازدا ئەللىك بىر پىرسەنتكە يېتەلمىگەن. نەتىجىدە سايلام ئىككىنچى قېتىمغا قالغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. تۈركىيە ئاساسىي قانۇنىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈپ، پارلامېنت تۈزۈمىدىن پىرېزىدېنتلىق، يەنى دۆلەت باشلىقى ھۆكۈمەت قۇرىدىغان تۈزۈمگە ئۆتكەندىن كېيىنكى ئىككىنچى قېتىملىق سايلامدا ھېچقانداق نامزات ئومۇمىي ئاۋازنىڭ يۈزدە ئەللىك بىر پىرسەنتىگە ئېرىشەلمىگەنلىكى ئۈچۈن ئىككى ھەپتىدىن كېيىن قايتا سايلام ئۆتكۈزمەكچى. تۈركىيە ئالىي سايلام كومىتېتى باشلىقى ئەخمەت يېنەر ئەپەندى ئون تۆتىنچى ماي ئۆتكۈزۈلگەن پىرېزىدېنت سايلىمى بىلەن يىگىرمە سەككىزىنچى نۆۋەتلىك پارلامېنت ئەزالىرى سايلىمى توغرىسىدا مۇخبىرلارغا مەلۇمات بەردى. ئۇ، پىرېزىدېنت سايلىمىنى بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى قايتا ئۆتكۈزۈشنى قارار قىلغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
دەيەرلى باسىن مەنسۇپلارىمىز ئون تۆت مايىس ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچ تارىخىندە جۇمھۇرباشقانلىغى سېچىمى ۋە يىگىرمە سەككىزىنچى دۆنەم مىللەت ۋەكىلى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى ئېلىپ بېرىلغان پىرېزىدېنتلىق ۋە پارلامېنت ئەزالىرى سايلىمى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلدى. بۇ سايلامدا جاپالىق ئىشلىگەن خىزمەتلەرگە رەھمەت ئېيتىمەن. تۈركىيە ئىچىدە تاشلانغان بېلەتلەرنىڭ ھەممىسىنى ساناپ بولدۇق.

Türkiye Ali saylam komiteti boshlig'i Ahmet yener apandi bayonotini mundoq devamlaştırdı.
ve böylece 6271 sayılı yasanın dördüncü maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı...
Bundak əvalda dövlətimizin 6271-ci سايلام قانۇنىنىڭ تۆتىنچى ماددىسىدا كۆرسىتىلگەندەك ھېچقانداق نامزات يېتەرلىك ئاۋازنى ئالالمىسا، سايلام قايتا ئۆتكۈزۈلىدۇ. شۇڭا مۇناسىۋەتلىك قانۇندىمۇ كۆرسىتىلگەندەك بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى، يەنى يەكشەنبە كۈنى قايتا سايلام ئۆتكۈزۈش قارارلاشتۇرۇلدى. بۇ سايلىمىمىزنىڭ تۈرك خەلقى ۋە دۆلىتىمىزگە خەيرلىك بولۇشىنى تىلەيمەن. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى تۈركىيە خەلقى پىرېزىدېنت بىلەن پارلىمېنت ئەزالىرىنى سايلاپ چىقتى. ھازىرقى پىرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغان، جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيىسىنىڭ رەئىسى كېمال قىلىچداروغلى، مەملىكەت پارتىيىسىنىڭ رەئىسى مۇھەررەم ئىنجې ۋە دوكتور سىنان ئوغان قاتارلىقلار پىرېزىدېنت نامزاتلىرى بولۇپ ئېلان قىلىنغان ئىدى. كېمال قىلىچداروغلى پىرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغانغا قارشى بولغان مىللەت ئىتتىپاقى دەپ ئاتالغان ئالتە پارتىيە ئورتاق كۆرسەتكەن نامزات ئىدى. مۇھەررەم ئىنجې بېلەت تاشلاشقا ئىككى كۈن قالغاندا نامزاتلىقتىن ئىستېپا قىلدى. قايتا سايلامدا رەجەپ تايىپ ئەردوغان بىلەن كېمال قىلىچداروغلىنىڭ سايلىنىش سايلىنالماسلىقى سىنان ئوغاننىڭ قايسى نامزاتنى قوللىشى بەلگىلەيدىكەن. ئۇنداقتا دوكتور سىنان ئوغان قايسى نامزاتنى قوللار؟ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇئاۋىن رەئىسى ۋە ھاجىتېپە ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم بۇ توغرىلىق كۆز قارىشىنى بايان قىلىپ، دوكتور سىنان ئوغاننىڭ سايلامدا ئوتتۇرىغا قويغان ئىككى شەرتىنىڭ بارلىقىنى، بۇ شەرتلىرىنى قايسى نامزات قوبۇل قىلسا ئۇنى قوللايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
سىنان ئوغاننىڭ ھەر ئىككى تەرەپكە قېتىلىش ئېھتىمالى بار، يەنى ھەمكارلىق قىلىشنىڭ. ئەمما بىر ئىككى شەرتى بار، بىرسى مۇشۇ پكك تېررور تەشكىلاتلار بىلەن كۈرەش قىلىشنى داۋام قىلىش، ئىككىنچىسى مۇشۇ سۈرىيەدىن كەلگەن كۆچمەنلەرنى ھېلىقى مەملىكەتتىكى ۋەتىنىغا قايتۇرۇۋېتىش. مۇشۇ ئىككى شەرتنى قايسى تەرەپ قوبۇل قىلسا، ئاشۇنىڭ بىلەن ھەمكارلىق قىلىمەن دەيدۇ. ئەمدى شۇ ۋاقتى سائەت كەلگەندە بۇنى ئېنىق كۆرىمىز ئەمدى.
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى پارلامېنت تۈزۈمىدە قۇرۇلغان بولۇپ، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى كۆپ پارتىيەلىك تۈزۈمگە ئۆتكەن. پارلامېنت ئەزالىرى خەلق تەرىپىدىن سايلانغاندىن كېيىن پارلامېنت ئەزالىرى دۆلەت رەئىسىنى سايلايتتى. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى مەزكۇر قانۇنغا تۈزىتىش كىرگۈزۈلدى. بۇ ھەقتە سوئالىمىزغا تېلېفون ئۇچۇرى ئارقىلىق جاۋاب بەرگەن ھاجى بايرام ۋەلى ئۇنىۋېرسىتېتى قانۇن پروفېسسورى ئىلياس دوغان ئەپەندى مۇنداق دەپ يازغان، تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى دۆلىتى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل تۆتىنچى ئاينىڭ ئون ئالتىنچى كۈنىدىكى خەلق رايى بىلەن قوبۇل قىلىنغان ئاساسىي قانۇندىكى ئۆزگىرىشكە ئاساسەن پىرېزىدېنت خەلق تەرىپىدىن سايلىنىدۇ.

بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنىدىكى پىرېزىدېنتلىق سايلىمى بىلەن بىرلىكتە پارلىمېنت سايلىمىمۇ ئۆتكۈزۈلدى. تۈركىيە پارلىمېنتىگە كىرىش سالاھىيىتىگە ئېرىشكەن پارلىمېنت ئەزا سانى ئالتە يۈز بولۇپ، ھازىر ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى ئىككى يۈز ئاتمىش سەككىز ئورۇندۇققا، مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسى ئەللىك ئىككى ئورۇندۇققا، جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسى يۈز ئاتمىش توققۇز ئورۇندۇققا، ئىي پارتىيەسى قىرىق ئالتە ئورۇندۇققا، يېشىل سول ئىتتىپاقى ئاتمىش ئىككى ئورۇندۇققا ئېرىشتى. بۇ قېتىمقى سايلامغا ھۆكۈمەت بىلەن شېرىك جۇمھۇرىيەت ئىتتىپاقى نامىدا قاتناشقان مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسىدىن بۇرۇندىن تارتىپ ئۇيغۇرلارنى قوللاۋاتقان ئىي پارتىيەسىدىن، كېلىچەك پارتىيەسىدىن ۋە يېڭىدىن رەفاھ پارتىيەسىدىن نامزات بولغان، بۇرۇندىن تارتىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان كۆپ ساندا كىشى پارلىمېنت ئەزاسى بولۇپ سايلاندى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
ئىگىلىشىمىزچە، ب د ت ئاياللارنى كەمسىتىشكە خاتىمە بېرىش كومىتېتىنىڭ يىغىنى سەككىزىنچى ماي كۈنى جەنۋەدە ئۆتكۈزۈلگەن. سەكسەن بەشىنچى قېتىملىق بۇ يىغىندا ئۇيغۇر ئاياللىرى مەسىلىسى مۇھىم تېما بولغان. مەلۇم بولۇشىچە، يىغىندا خىتايدىكى ئاياللارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىنى كۆزدىن كەچۈرۈش ناملىق دوكلات مۇھاكىمىگە قويۇلغان. يىغىندا خىتاي ۋەكىللىرىنىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ بەختلىك ياشاۋاتقانلىقى ھەققىدىكى يالغان ياۋىداق تەشۋىقاتلىرىغا ئارقا ئارقىدىن سوئاللار قويۇلغان. لىتۋا ۋەكىلى خىتاي ۋەكىللىرىگە كەسكىن سوئال قويۇپ، خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىغا يۈرگۈزۈۋاتقان مەجبۇرىي بالا چۈشۈرۈش، جىنسىي زوراۋانلىق، ھەتتا ئۇيغۇر ئاياللىرىنى خىتايلار بىلەن تويلىشىشقا مەجبۇرلاشتەك قىلمىشلىرى ھەققىدە جاۋاب بېرىشنى تەلەپ قىلغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر.

جىنسىي تاجاۋۇزچىلىق ۋە ئۇيغۇر ئاياللىرىنى خىتايلار بىلەن تويلىشىشقا مەجبۇرلاشتەك قىلمىشلىرىنى پاش قىلىپ ئۆتكەن. ئون ئىككىنچى ماي كۈنىدىكى يىغىنغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەتئاي ئەركىنمۇ قاتناشقان. بۇ يىغىندا خىتاي ۋەكىللىرى خىتايدىكى ئاياللارنىڭ ھەق ھوقۇقىغا دائىر بىر دوكلاتنى ئوتتۇرىغا قويغان. مەزكۇر دوكلاتتا خىتايدىكى ھەر مىللەت ئاياللىرىنىڭ بەخت-سائادەتلىك ھاياتى مەدھىيەلەنگەن داستان ئورۇن ئالغان. دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ۋەكىللىرى دوكلاتنى ئوقۇپ تۈگەتكەندىن كېيىن، بەزى دۆلەتلەرنىڭ ۋەكىللىرى ئۇيغۇر ئاياللىرى ئۇچراۋاتقان زۇلۇملار ھەققىدە سوئاللار سورىغان.
كومىتېت ئەزالىرى خىتاي راپورتىنى كۆزدىن كېچۈرۈش جەريانىدا خىتاي ۋەكىللەر ئۆمىكىدىن، ئۇيغۇر ئاياللارغا مۇناسىۋەتلىك بولغان ناھايىتى مۇھىم سوئاللارنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى. بۇنىڭ ئىچىدە مەسىلەن، ئۇيغۇر ئاياللىرىنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش مەسىلىلىرى، كامپلاردىكى تاجاۋۇزچىلىققا ئۇچراش ئەھۋاللىرى، ئۇيغۇر ئاياللىرىنى ئومۇميۈزلۈك تۇغماسسىزلىق ئوپېراتسىيەسىگە زورلاش قاتارلىق مەسىلىلەر، ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ پاسپورتىنى يىغىۋېلىپ ساياھەت قىلىش ئەركىنلىكلىرىنىڭ چەكلىنىشىغا ئوخشايدىغان ھەر ساھە مەسىلىلەر، تېمىلار ھەققىدە ناھايىتى كەسكىن سوئاللارنى سوراپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنى خېلى قاتتىق تەرلەتتى. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى ھەر ۋاقىتقا ئوخشاش ئىككىلەنمەستىن، بىز ئۇيغۇر ئاياللىرىنى ھەر خىل شەكىل تاتلىقلارنى پىشۇرىدىغان، ھەر خىل شەكىلدىكى تاماقلارنى پىشۇرىدىغان تېخنىكىلارنى ئۆگەتتۇق، ئۇلارغا خىتاي تىلى ئۆگەتتۇق، ئۇسسۇل ئويناشنى ئۆگەتتۇق دېگەنگە ئوخشاش مۇشۇنداق بەمەنە جاۋابلار بىلەن قىلدى. ئەمما بۇ مەيلى كومىتېت ئەزالىرى بولسۇن، يىغىنغا كۆزەتكۈچىلىك سالاھىيىتى بىلەن قاتناشقان خەلقئارا تەشكىلاتلارنىڭ ۋەكىللىرى بولسۇن، دۆلەتلەرنىڭ دىپلوماتلىرى بولسۇن، ھەممىسىنىڭ بىر بىرىگە قاراپ مەسخىرىلىك كۈلۈشلىرىگە سەۋەب بولغانلىقىغا ئۇ يەردە شاھىت بولدۇق. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتايلارنىڭ بۇ دوكلاتى يىغىن ئەھلىنى قانائەتلەندۈرەلمىگەن. خىتاي بۇ يەردە ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن باشلاپ جازا كامپلىرىنى ئەمەلدىن قالدۇردۇق دېدى. كومىتېت ئەزالىرىنى بىزنىڭ ھېس قىلىشىمىزچە ۋە ياكى دۆلەت ۋە ياكى خەلقئارا تەشكىلاتلىرىنى قانائەت ھاسىل قىلالىغان بىر ۋەزىيەت يوق.

بۇ سوئاللار ئىچىدە ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر ئاياللارنى مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش سەۋەبلىك بارلىققا كەلگەن ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ كېمىيىش مەسىلىسىمۇ يەر ئالغان.
خىتاي دوكلاتى كۆزدىن كەچۈرۈلدى. مۇستەقىل تەشكىلاتلارنىڭمۇ سۇنغان دوكلاتلىرىدىن پايدىلىنىپ، مۇشۇ ئاياللارغا بولۇۋاتقان زۇلۇملارنى مۇشۇ كومىتېتنىڭ ئەزالىرى بىردىن بىردىن ھەممە سوئاللارنى سورىدى كومىتېتتىكى ئەزالار مۇشۇ ئۇيغۇر ئاياللارنىڭ جىنسىي تاجاۋۇزچىلىققا ئۇچرىغانلىقىنى توغرىسىدا مەلۇماتلارنى سورىدى ھەم ستاتىستىكىلارنى سورىدى تەن جازاسى پسىخولوگىيەلىك جازاسى نۇرغۇنلىغان مۇشۇنداق جازالار ھەم تاجاۋۇزچىلىقلار توغرىسىدا مەلۇمات سورىدى ئىككى مىڭ ئون بەش بىلەن ئىككى مىڭ ئون سەككىز ئارىلىقىدىكى مۇشۇ ئۈچ يىلنىڭ ئىچىدە شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ تۇغۇش نېمىسى چۈشۈپ كەتتى نېمىشقا مۇشۇنى سەن چۈشەندۈرۈپ بېرەلەمسەن دەپ خىتاي ھۆكۈمىتىدىن بىر كومىتېت ئەزاسى بۇنى ئېنىق سورىدى

يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار خەير خوش This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.